ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖະແຫຼງວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ ສິ້ນເຊີງ ໃນປີ 2023 ນີ້ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍອອກໄປ ເປັນພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບ ມື້ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າກໍຍັງປາກົດມີການຜະລິດ ແລະ ລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນ ເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະປາບປາມໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບດ້ານໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕົວເລກຄະດີທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ທັງໝົ ດມີ 10,800 ສີ່ ສິບສາມເລື່ອງ ໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຄົນຕ່າງປະເທດ 324 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າຊະນິດເມັດ ແລະ ຊະນິດຝຸ່ນ ນ້ຳໜັກທັງໝົດ 32 ໂຕນ ກັບ 111 ກິໂລ ຍຶດສານເຄມີຕົ້ນປະເພດຕ່າງໆ 260 ໂຕນ ນອກນັ້ນ ຍັງຍຶດອາຍັດຮິບຊັ ບສິນປະເພດພາຫະນະ ດິນເຮືອນ ດິນສວນ ກັບເຮືອນພັກຕ່າງໆ ໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ ທັງນີ້ໂດຍສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນທີ່ທາງການລາວຍຶດໄດ້ນັ້ນ ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມ ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດ ຍສະເພາະແມ່ນສານເຄມີ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ແລະ ໄຮໂດຣຄລໍຣິກ ຫຼື ກົດເກືອນັ້ນ ໄດ້ລັກລອບຂົນສົ່ງຈາກໄທມາລາວ ແລະ ສົ່ງໄປພະມ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ສະເພາະເດືອນພະຈິກ ປີ 2023 ມີລາຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວ ງນ້ຳທາ ສາມາດສະກັດຈັບ ແລະ ຍຶດສານເຄມີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 93 ຕັນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລັກລອບຂົນສົ່ງ ຂ້າມນ້ຳຂອງຈາກລາວໄປພະມ້າ ທັງນີ້ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 1 ຕັນ ສາມາດຜະລິດຢາບ້າໄດ້ 22 ລ້ານເ ມັດ ສ່ວນໄຮໂດຣຄລໍຣິກ 1 ຕັນ ຈະເປັນສ່ວນຜະສົມໃນການຜະລິດຢາໄອສ໌ໄດ້ເກີນກວ່າ 2.6 ຕັນ ຫຼື ເປັນສ່ວນຜະສົມໃນການຜະລິດຢາບ້າໄດ້ກວ່າ 132 ລ້ານເມັດ ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດ ສາມາ ດດຳເນີນການໄດ້ດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າມີເຄືອຂ່າຍ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ ເປັນແກ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງລາວ ມີຂໍ້ຈຳກັດທັງໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານນັ້ນ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ທັງຍັງມີປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຝ່າຍປາບປາມຢາເສບຕິດໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັ ດໃຫ້ການປາບປາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ດຽວນີ້ຕຳຫຼວດຢູ່ເຂດຕາມບ້ານນອກ ລົງໄປເກັບເງິນນຳປະຊາຊົນ ເກັບເງິນເລື່ອງປອດສູບຢາບ້າບໍ ເກັບເງິນຄ່າໃບປອດຄະດີຂາຍຢາບ້າ ຄົນທີ່ເສບ ເຂົາໃຫ້ຈ່າຍປີລະ 3 ແສນ ຕໍ່ 1 ຫຼັງຄາເນາະ ພ້ອມດ້ວຍການແຈກໃບປອດຄະດີ ສຳລັບເຮືອນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ເສບຢາບ້າ ຕ້ອງເສຍເຈັດ 70,000 ຕໍ່ປີຕໍ່ໜຶ່ງຫຼັງຄາເຮືອນ ເຊິ່ ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢືນຢັນວ່າ ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າຕຳຫຼວດປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງລາວຍັງຂາດແຄນເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະ ກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ທັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານປະຕິບັດການສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ 4 ປະເທດແລ້ວ 135 ຄັ້ງ ນັບຈາກເດືອນທັນວາປີ 2011 ເຖິງເດືອນພະຈິກປີ 2023 ໂດຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງຈະໃຊ້ເວລາ 4 ຫາຫ້າວັນ ໃນກ ານລາດຕະເວນໃນເຂດນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ 4 ປະເທດ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 620 ກິໂລແມັດ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການຕຳຫຼວດໄທສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດ ຊັບສິນຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລ້ານບາດ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 15,966 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອສ໌ຫຼາຍກວ່າ 32 ຕັນ ກັບສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດອີກຫຼາຍກວ່ າ 260 ຕັນ ສ່ວນທາງການພະມ້າກໍໄດ້ເຜົາທຳລາຍຢາບ້າ ຢາໄອສ໌ ຝິ່ນ ແລະ ສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນຫຼາຍກວ່າ 450 ຕັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA